ການບອກເຕືອນສາທາລະນະສຸກກ່ຽວກັບ South West Sydney ແລະ Mounties ສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ເລີ່ມບອກເຕືອນຊຸມຊົນທັງຫຼາຍ ພາຍຫຼັງທີ່ຄົນຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆ ໄປສາມຫົນແຫ່ງໃນ West ແລະ South West Sydney ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວຍັງເປັ ນພະຍາດນັ້ນຢູ່ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຜູ້ຊາຍໃນໄວ 20 ປີທີ່ຢູ່ໃນ South West Sydney ຜູ້ກ່ຽວ ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນເວລາກ່ອນນີ້ ທີ່ມີສາຍພົວພັນໄປຮອດໄປເຖິງ Mounties ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຜູ້ກ່ຽວໄປສາມຫົນແ ຫ່ງເມື່ອຍັງເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ແລະ ຄົນທັງຫຼາຍໃນສາມສະຖານທີ່ນັ້ນ ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນຄົນທີ່ໄດ້ແຕະຕ້ອງກັນຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖືກຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບວີ່ແວວຂອງອາການໂຄວິດ-19 ແລະ ຖ້າຫາກວ່າເປັນວີ່ແວວຂອງອາການໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງ ແລະ ໃຫ້ແຍກໂຕຢູ່ self isolation ໃນທັນທີທັນໃດ ບ່ອນທີ່ຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໄປນັ້ນແມ່ນ Penrith Plaza ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ ຈາກແຕ່ 10 ໂມງ 30 ເຊົ້າ ຮອດ 12 ໂມງທ່ຽ ງ

ຈະຕິດແປດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ ພາຍຫຼັງທີ່ກໍລະນີທີ່ຖືກຮູ້ກ່ອນນີ້ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ໄປສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ໃນວັນອາທິດທີ 21 ສິງຫາ 2020 ຈາກແຕ່ 4 ໂມງແລງ ຮອດ 7 ໂມງແລງ ຄວາມສ່ຽງທັງໝົດສຳລັບ Mounties ມີ 12 ໂມງ 1 ນາທີ ຕອນເຊົ້າ ຫາ 2 ໂມງ 30 ແລງ ຂອງວັນຈັນທີ 20 ກໍລະກະດາ 2020 12 ໂມງ 15 ແລງ ເຖິງ 5 ໂມງ 30 ແລງ ຂອງວັນອັງຄານທີ 21 ກໍລະກະດາ 8 ໂມງຄ່ຳ ຮອດທ່ຽງຄືນ ຂອງວັນອັງຄານທີ 21 ກໍລະກະດາ ທ່ຽງຄືນ ຮອດ 12 ໂມງ 30 ເຊົ້າ ຂອງວັນພຸດທີ 22 ກໍລະກະດາ 7 ໂມງແລງ ຮອດທ່ຽງຄືນ ຂອງວັນພຸດທີ 22 ກໍລະກະດາ ທ່ຽງຄືນ ເຖິງ 3 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນພະຫັດທີ 23 ກໍລະກະດາ 7 ໂມງແລງ ເຖິງທ່ຽງຄືນ ຂອງວັນພຸດທີ 23 ກໍລະກະດາ ທ່ຽງຄືນ ເຖິງ 3 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນສຸກທີ 24 ກໍລະກະດາ 11 ໂມງເຊົ້າ ເຖິງ 3 ໂມງ 30 ແລງ ຂອງວັນສຸກທີ 24 ກໍລະກະດາ 7 ໂມງແລງ ເຖິງທ່ຽງຄືນ ຂອງວັນສຸກທີ 24 ກໍລະກະດາ ທ່ຽງຄືນ ຮອດ 3 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນເສົາທີ 25 ກໍລະກ ະດາ 4 ໂມງແລງ ຮອດ 7 ໂມງແລງ ຂອງວັນອາທິດທີ 26 ກໍລະກະດາ ໃຜໆ ທີ່ບໍ່ສະບາຍ ກະທັ່ງທີ່ວ່າເປັນວີ່ແວວແບບເບົາທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ ນ້ຳຈະໝູກໄຫຼ ແລະ ຄັນຮູຄໍ ແມ່ນຖືກຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ self isolate ແຍກໂຕຢູ່ ແລະ ໃ ຫ້ໄປກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ຢ່າໄປການ ຫຼື ໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຊົນຈົນກວ່າປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ຖ້າຫາກທ່ານຖືກບອກໃຫ້ແຍກໂຕຢູ່ self isolate ທ່ານຈຳຕ້ອງແຍກໂຕຢູ່ self isolate ເຖິງ 14 ມື້ ກະທັງທີ່ຖ້າຫາກວ່າກາ ນກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໃນຕອນຕົ້ນໆເຫັນວ່າບໍ່ເປັນໂຄວິດ-19 ກໍຕາມແຕ່ ຖ້າຫາກທ່ານເປັນວີ່ແວວຂອງອາການໂຄວິດ-19 ທ່ານຄວນໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໃໝ່ ແລະ ກະທັງທີ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຖືກກວດເຫັນບໍ່ເປັນໂຄວິດ -19 ໃນກ່ອນນີ້ກໍຕາມແຕ່ ມີບ່ອນກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ສ່ວນໂຕໄວ້ບໍລິການຜ່ານທ່ານໝໍ GP ແລະ ຫຼາຍຫົນແຫ່ງ